بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئېزىز تەييارلىغان قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن
ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى يامانلىشىپ مېڭىۋاتقاندا ھەر ئىككى تەرەپنىڭ بۇ خىل يىرىكلىك تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىش ئالدىدا تۇرغان تېخىمۇ زور توقۇنۇشقا ئارىلىشىپ قالماسلىقنى ئىستەۋاتقانلىقى يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ مەلۇم بولغانىدى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئوبزورچىسى جاش راگىن يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە بايدېن ھۆكۈمىتى بىر قاتار ئەمەلىي ھەرىكەتلەر ئارقىلىق خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى يۇمشىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولسىمۇ خىتاينىڭ تىلى بىلەن دىلى بىردەك ئەمەسلىكى يەنە بىر قېتىم نامايان بولۇشقا باشلىغان ئاپتور بۇنىڭغا مىسال قاتارىدا خىتاي مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇنىڭ يېقىندا ئاياغلاشقان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق شاڭگرىلا مۇنبىرىدە مەلۇم دۆلەت دېگەن شەكىلدە ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنى ئەڭ ناچار ئىبارىلەر بىلەن چېقىۋالغانلىقىنى مىسال ئالغان لى شاڭفۇ بۇ يىغىندا ئاشكارا قىلىپ بىزنىڭ ئاممىباب ناخشىلىرىمىزنىڭ بىرىدە دوستلار كەلسە مەي شاراب بۆرە كەلسە مىلتىق پىچاق دېگەن قۇرلار بار دېگەن لى شاڭفۇنىڭ يېرىم سائەتلىك سۆزىدە بۇ خىلدىكى ھۇجۇم خاراكتېرلىك ئىبارىلەر كۆپلەپ قوللىنىلغان بولۇپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۈچۈن بىر قاتار بۇيرۇقۋازلىق ئاھاڭىدىكى تەۋسىيىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئاپتور ئۆزى زىيارەت قىلغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پىكرى ئاساسىدا خىتاي ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە بۇ رايوندىن تېز چىقىپ كەت دېگەن ئۇچۇرنى يوللاۋاتقان بولۇپ بۇ ئۇلارنىڭ بىز بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى مۇقىملاشتۇرۇش نىيىتىنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈرىدۇ دېگەن ئاپتورنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ نەزىرىدە ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنى نورمال ئىزغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى تىلغا ئالماسلىقى تەيۋەندىن ۋاز كېچىشى ھەمدە خىتاينىڭ تەڭسىز سودا پائالىيىتىگە يول قويۇشى لازىم ئاپتور مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئەسكەرتىپ، بۇنداق ئەھۋالدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى قىلىشقا تېگىشلىك بولغان ئەڭ ئاقىلانە ئىش شۇكى، ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن قويۇق ئالاقە ئورنىتىپ، ئاسىيا رايونىدا بەردەم تۇرۇشتۇر، دەيدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى داۋام قىلىۋاتقاندا، ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى جېنىفېر ۋېكستون، مارىيا سالازار قاتارلىق تۆت نەپەر ئەزاسى يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش قانۇن لايىھىسىنى تونۇشتۇردى مەزكۇر قانۇن لايىھىسىدە ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاز سانلىق مىللەت دەپ ئاتىلىۋاتقان شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقان خەلقلەرنى ئالدىن مۇساپىرلىق سالاھىيىتى بېرىلىدىغان كىشىلەر دەپ بېكىتىش ئۇلارنىڭ سىياسىي پاناھلىق ئىلتىماسىنى تېزلەشتۈرۈپ بىر ياقلىق قىلىش بېكىتىلگەن جېنىفېر ۋېكستون خانىمنىڭ تور بېتىدە بېرىلگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان زىيانكەشلىكنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ئۇلارنىڭ مۇشۇنداق بىر قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولغان جېنىفېر خانىم بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە سېلىۋاتقان زۇلۇملار ھازىر كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدە بەكمۇ جىددىي بىر ھالنى پەيدا قىلىۋاتىدۇ شۇڭا بۇنداق شارائىتتا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ زۇلۇملاردىن قېچىپ چىققان ئۇيغۇرلارغا دۈمبىسىنى قىلىۋالسا بولمايدۇ بۇ قانۇن لايىھىسى ئارقىلىق ئاشۇ قاباھەتلەرنىڭ قۇربانلىرىغا مۇساپىرلىق ۋە پاناھلىق سالاھىيىتى شەكلىدە كىچىككىنە بولسىمۇ ئۈمىد بېرەلەيمىز دېگەن بۇ خىلدىكى ئالدىن ئويلىشىدىغان مۇساپىرلارغا ئادەتتە پې ئىككى سالاھىيىتى بېرىلىدىغان بولۇپ ئەينى ۋاقىتتا تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان مىڭلىغان ئافغانلارغا مۇشۇ سالاھىيەت بېرىلگەن بۇ قېتىمقى قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرۇشقا پائال تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن كىشىلەردىن مارىيە خانىم بۇ ھەقتە توختىلىپ خىتاي كومپارتىيىسى ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى بىز شاھىت بولغان ئىنسانىيەتكە قارشى ئەڭ قاباھەتلىك جىنايەتلەرنىڭ بىرى ئاشۇنداق قاباھەتلەردىن قېچىپ چىققان ئۇيغۇرلار ۋە زۇلۇم چېكىۋاتقان باشقا ئاز سانلىق مىللەت كىشىلىرىنى دۆلىتىمىزگە قوبۇل قىلىشىمىز ھازىر بەكمۇ زۆرۈر دېگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە پې ئىككى سالاھىيىتى بېرىلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدە ماكانلىشىش ۋە سىياسىي پاناھلىق تىلەش ئىشلىرى ئالدىن ئويلىشىلىدىغان بولۇپ بۇنىڭدا ھازىر ئامېرىكا تەۋەلىكىدە ياشاۋاتقان ۋە ئامېرىكا سىرتىدا پاناھلىق كۆرۈۋاتقان ئۇيغۇرلار لاياقەتلىك ھېسابلىنىدىكەن بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ روياپقا چىقىشىغا ياردەملەشكەن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى روشەن ئابباس بۇ ھەقتە مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىجرا قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىق قىلمىشى ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتىدۇ بۇ قانۇن لايىھىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قاباھەتتىكى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىش يولىدا ئېلىنغان دادىل بىر قەدەم بولغۇسى دېگەن
فرانسىيە خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ سەككىزىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئەنگىلىيە تاشقى ئىشلار ۋازارىتى خىتاينىڭ لوندوندىكى باش ئەلچىخانىسىغا يازما ئۇلتىماتۇم تاپشۇرغان ھەمدە ئەنگىلىيە تۇپرىقىدىكى ھەرقانداق شەكىل ئالغان ساقچى پونكىتىنىڭ قارشى ئېلىنمايدىغانلىقىنى شۇڭا ئۇلارنى تېزدىن تاقاش لازىملىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئەنگىلىيە ئىستىخبارات ۋازارىتىنىڭ ۋازىرى تام توگېندات ئالدىنقى كۈنى ئەنگىلىيە پارلامېنتىدا بۇ ھەقتە سۆز قىلغان ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ، بىز تىلغا ئېلىنغان نۇقتىلارنى بىر بىرلەپ تەكشۈردۇق. ئەمما بۇ پونكىتلارنىڭ ھازىرچە خىتاي ئۈچۈن بىرەر قانۇنسىز ھەرىكەتتە بولغانلىقىنى بايقىمىدۇق. ئەمما بۇ پونكىتلار بىزنىڭ ئىجازىتىمىزنى ئالمىغان ئەھۋالدا قۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن خىتايدىن قېچىپ چىققان كىشىلەر ئۈچۈن بىر تۈرلۈك تەھدىتكە ئايلىنىپ قالغان دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى جاسۇسلۇق قىلمىشلىرى يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ مەلۇم بولغان بولۇپ، بۇنىڭغا قارشى بولغان تەدبىرلەر سۈپىتىدە يېقىندىن بۇيان خىتايدىن ئىمپورت قىلىنغان كۆزىتىش كامېرالىرىنى سۆكۈۋېتىش كەڭ قوللىنىلىشقا باشلىغان. سىياسىيون گېزىتىنىڭ يەتتىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى شۇ كۈندىن باشلاپ ھۆكۈمەت ئىش بىنالىرى تەۋەسىدىكى خىتايدىن ئىمپورت قىلىنىدىغان بارلىق كۆزىتىش كامېرالىرىنى سۆكۈۋېتىش ھەققىدە بۇيرۇق چۈشۈرگەن بۇنىڭغا ماس ھالدا ئەنگلىيەدىكى كۆپلىگەن داڭلىق سودا سارايلىرىمۇ بىخەتەرلىك مەسىلىسىنى كۆزدە تۇتۇپ خىتايدىن ئىمپورت قىلىنىدىغان كۆزىتىش كامېرالىرىنى سۆكۈۋەتكەن ئۇيغۇر دىيارىدا زۇلۇم بولۇۋاتقانلىقى دۇنياغا مەلۇم بولغان بولسىمۇ ئەمما بۇ زۇلۇملارنىڭ تەپسىلاتىغا دائىر بەزى ھالقىلار يەنىلا نامەلۇم ھالدا تۇرۇپ كەلگەنلىكى مەلۇم يېقىندا ئىقتىسادشۇناس گېزىتى باشقۇرۇشىدىكى دۇمباق مۇنارى سۆھبەت پروگراممىسى قەپەس سەرلەۋھىلىك مەخسۇس پروگرامما ئىشلەپ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان نۆۋەتتىكى قاباھەتنىڭ ئاشۇ قاراڭغۇ سەھىپىلىرىنى قىسمەن بولسىمۇ يورۇتۇپ بەردى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلاردىن ئابدۇۋەلى ئايۇپ، كەۋسەر ۋايىت ۋە نىگارە قاتارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزلىرى ۋەتەندىن ئايرىلغاندىن كېيىنكى ئەھۋاللارغا بىرلەشتۈرۈلگەن ھالدا ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى رېئاللىقىنى تەسۋىرلەپ بەرگەن. ئابدۇۋەلى ئوبرازلىق قىلىپ چەت ئەللەرگە چىقىپ كېتىشكە قادىر بولالىغان ئۇيغۇرلارنى ئۇيغۇرلارنىڭ يات ئەللەردىكى سايىلىرى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي جانلىرى بولسا تۆمۈر قەپەس شەكلىدىكى لاگېر تۈرمىلەرگە قامىلىپ بولغان دەيدۇ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارلا ئەمەس چەت ئەللىك مۇخبىرلارغىمۇ قاتمۇ قات توسقۇنلۇقلارنى پەيدا قىلىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئەھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن ئۇيۇشتۇرۇلغان بۇ سۆھبەتتە سۆھبەت ئىشتىراكچىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى تاشقى دۇنياغا قارىتا ھەممە ئىش ئاخىرلاشتى، ھايات نورماللاشتى دېگەن مەزمۇندا ئۇچۇر يوللاۋاتقان بولسىمۇ، ئۇ جايدىكى قاباھەتنىڭ ھېلىمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، شۇ قاتاردا ھازىر ۋەتەندىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا تېلېفون قىلىشنىڭمۇ بىر تۈرلۈك جىنايەت سانىلىۋاتقانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇرلار ئارقىلىق ئۇلارنىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئاۋازىنى ئۆچۈرۈپ كەلگەنلىكىنى بايان قىلغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىڭنى ئويلىساڭ زۇۋانىڭنى ئۆچۈر دېگەن ئۇسلۇبتا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا بىر ئورتاق قورقاق سېلىۋاتقانلىقى نەتىجىدە نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ۋۇجۇدى ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقان بولسىمۇ ئەمما ئۇلارنىڭ روھى ئاللىقاچان قەپەستىكى ئىنسانلارغا ئايلىنىپ بولغانلىقى شۇ سەۋەبتىنمۇ ۋەتەندىكى ئاشۇ مۇدھىش قەپەسلەرگە بەند قىلىۋېتىلگەن ئۇرۇق تۇغقانلىرى ئۈچۈن سۆز ياكى ھەرىكەتتە بولۇشتىن ئۆزلىرىنى تارتىپ كەلگەنلىكى نەتىجىدە بۇ يوسۇندىكى سۈكۈت قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا ئامانلىق ئەمەس ئەكسىچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قاباھەتنىڭ داۋام قىلىشى ۋە لاگېر تۈرمىلەرگە قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ داۋاملىق ئازاب چېكىشىگە

ھازىرقى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى شۇنداقلا دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئۇچۇرلار توغرىسىدا يېڭى مەلۇماتلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىدۇ
ئالتىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى جېنىفېر ۋېكستون قاتارلىق دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ئۇيغۇرلارنىڭ پانالىق ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىلىق بىر قانۇن لايىھىسى سۇنغان بۇ قانۇن لايىھىسى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇن لايىھىسىدە بېرىلگەن تەكلىپلەر ئاساسىدا تۈزۈلگەن بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قەبىھ زۇلۇمىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى پانالىق بېرىشكە ئەڭ لايىق كىشىلەر دەپ بېكىتىش ۋە ئۇلارنى ئامېرىكا قوبۇل قىلىشنى ئاسانلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلىدىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئالتىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى جېنىفېر ۋېكستون مارىيا ئېلۋېرا سالازار گرېگورىي مېكس دون بېيېر گېرى كونولى قاتارلىقلار ئۇيغۇرلارنىڭ پاناھلىق ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىلىق بىر قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان بۇ قانۇن لايىھەسى ئامېرىكىدىكى ھەر ئىككى پارتىيە ماقۇللىغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇن لايىھەسىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ماددىلىرى ئاساسىدا تۈزۈلگەن بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باستۇرۇشىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى پاناھلىق بېرىشكە ئەڭ لايىق كىشىلەر دەپ بېكىتىش ۋە ئۇلارنى ئامېرىكىغا قوبۇل قىلىشنى ئاسانلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلىدىكەن جېنىفېر ۋېكستون ئۆزىنىڭ ھۆكۈمەت تور بېتىدە ئاخبارات ئېلان قىلىپ مۇنداق دېگەن ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دەھشەتلىك باستۇرۇشىغا ئۇچرىشى ھازىر دۇنيادىكى ئەڭ جىددىي مەسىلە بولۇپ قالدى ئامېرىكا بۇ زىيانكەشلىكتىن قېچىپ قۇتۇلغان كىشىلەرگە كۆڭۈل بۆلمىسە بولمايدۇ بۇ ئاخباراتتا بېرىلگەن بايانلارغا قارىغاندا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئەزالىرىدىن مارىيا ئېلۋېرا سالازار

ئىگىلىشىمىزچە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ سۇنۇلۇشى ئۈچۈن ئالاھىدە كۈچ سەرپ قىلغان بولۇپ روشەن ئابباس خانىم رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە گەرچە بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى بىراز كېچىككەن بولسىمۇ بۇ جەھەتتە بېسىلغان مۇھىم بىر قەدەم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى مەنچە ئامېرىكا ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا ئالاھىدە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى سىياسىتى قوللىنىشنى مۇنداق بىر قانۇن لايىھىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ۋە ئۇنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزۈپ قانۇن قىلىپ بېكىتىشى بۇرۇنلا بولىدىغان ئىش ئىدى كېچىككەندىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى مايك پامپېئو ئەپەندىمنىڭكى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇم سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلغان زامانلاردىلا بۇنداق بىر قانۇننى تۈزۈش ئىشىنى باشلىشى لازىم ئىدى چۈنكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقان ئۆز ۋەتىنىنى تەرك ئېتىپ دۇنيانىڭ ھەرقايسى يەرلىرىدە سەرسان سەرگەردان بولۇپ ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىش ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغانلىقنىڭ ھەقىقىي بىر دەلىلى ۋە بىر ئەمەلىي ئىش قىلغانلىق بولاتتى ھېچ بولمىسا ئالدى بىلەن ئامېرىكىدا ياشىغىلى شۇنچە ئۇزۇن يىل بولغان پاناھلىق ئىلتىماسى تېخىچە قوبۇل بولمىغان ئۇيغۇرلارغا پانالىق بېرىش ئىشىنى تېزلىتىپ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ بۇلارغا بىر ئالاھىدە بىر ئورۇن تىكلەپ قىلغان بۇ قانۇنلىرىنىڭ ئىچىدە مۇشۇنداق بىر نەرسىنى قىلىشى ناھايىتى مۇھىم ئىدى قانداقلا بولمىسۇن كېچىكىپ بولسىمۇ بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ئىنتايىن مۇھىم ئىجابىي بىر قەدەم دەپ قارايمەن ھەم شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى بىر تەشكىلات بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئاشۇ قانۇننى يولغا قويماقچى بولۇۋاتقان شۇ سىياسىيونلار بىلەن بىز داۋاملىق كۆرۈشۈپ شۇنداق بىر قانۇننى تونۇشتۇرۇش توغرىسىدا بۇ يولنى مېڭىپ كەلگەنتۇق بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئامېرىكا كونگرېسسى ۋە كېڭەش پالاتاسىدا سېنات ۋە كونگرېس ئىككىسىدە تېزرەك ماقۇللۇقتىن ئۆتۈش ئۈچۈن ھەم تىلەكداشمەن ھەم بۇ يولدا مەن چوقۇم تەشكىلات بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ھەم ھەممىمىز بۇنىڭغا تىرىشىمىز ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خەلقئارا ئىشلار بۆلۈمى مۇدىرى لويزا گرېيۋا بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئەھمىيىتى توغرۇلۇق مۇنداق دېدى It's a real shame that most countries have done so little to rescue Uyghurs who are at risk of being deported to China. This is an extremely urgent case.
نۇرغۇن دۆلەتلەر ئۇيغۇرلارنى نومۇس قىلماستىن خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىۋاتىدۇ بۇ ناھايىتى جىددىي مەسىلىدۇر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەندىن كېيىن ئىككىنچى قەدەمدە چوقۇم ئاشۇ خەتەردە قالغانلارنى قۇتۇلدۇرۇش تەس بولغانلارنى پاسپورتىنى يېڭىلىيالمىغانلارنى ۋە خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىغا ئۇچراۋاتقانلارنى قۇتۇلدۇرۇشى كېرەك ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بۇ قانۇن لايىھەسىنى قوللايدۇ ۋە ئۇنىڭ دۆلەت مەجلىسىدىن ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولىدۇ The Uyghur Human Rights Project strongly endorses the legislation and urges that it be passed. ئامېرىكىدىكى ھەر ئىككى پارتىيە تۈزگەن بۇ قانۇن لايىھەسىدە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ قورقۇنچلۇق باستۇرۇشى ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ئىككىنچى دەرىجىلىك پاناھلىق بېرىش تەلەپ قىلىنغان

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ھەققىدە سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى بۇ قانۇن لايىھەسى كونگرېستىن قانۇن بولۇپ ئۆتكەن تەقدىرنىڭ ئۆزىدە بۇ كانادا پارلامېنتىسىدا قوبۇل قىلىنغان ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا يەرلەشتۈرۈشتىن كېيىن بولغان ئۇيغۇر مۇھاجىرلار ھەققىدىكى يېڭى بىر تەرەققىيات بولىدۇ بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن، خىتاي زۇلۇمىدىن قېچىپ ھەرقايسى دۆلەتلەردە سەرسان سەرگەندان بولۇپ يۈرۈۋاتقان، كېلىچەك ئىستىقبالى بولمايۋاتقان، ئىگىسىز ئىگە چاقىسىز قالغان، باش پاناسىز قالغان خەلقىمىز ئۈچۈن بىر چوڭ تەسەللى، رىغبەتلەندۈرۈش ۋە بولۇپمۇ ياش ئەۋلادلىرىمىز، كېلىچەك نەسلىمىز ئۈچۈن چوڭ بىر تارىخىي بىر ۋەقە بولغان بولىدۇ. ئامېرىكىنى يەنە بىر قېتىملىق ئۇيغۇر خەلقىگە باشپانا بولغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. باشقا دۆلەتلەرنىڭمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان قەدەملەرنى ئېلىشىغا تۈرتكە بولىدىغان گەپ. ئۇنىڭدىن باشقا بەزى دۆلەتلەر ھازىرغىچە ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىنى خىتاينىڭ تەلىپى بويىچە خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىۋاتىدۇ. بۇنداق بىر قانۇن چىققان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئۇ دۆلەتلەرنىڭمۇ بەزىلىرىنى ئەخلاقىي نۇقتىئى نەزەردىن بەزىلىرىنى خەلقئارا قانۇنلار نۇقتىئى نەزىرى بويىچە بۇ جىنايەتنى قايتا سادىر قىلماسلىققا ئۇيغۇرلارنى خىتايلارغا ئۆتكۈزۈپ بەرمەسلىك ئۈچۈن خەلقئارا بېسىم شەكىللەندۈرۈش ۋە شۇ دۆلەتنىڭ ئىچىدىمۇ بېسىم شەكىللەندۈرۈپ بۇ خىل جىنايەتنىڭ قايتا سادىر بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنمۇ مۇھىم بىر تەسىرى بار دەپ ئويلايمەن ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن خانىم رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئەمما پاناھلىق ئىشلىرى تېخىچە ھەل بولمايۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنىڭ تولىمۇ مۇھىملىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ئۆزۈم مانا مەن بىر لاگېر شاھىتى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆزى ئەكەلدى دېسەم بولىدۇ بىلىسىلەر مېنى مۇشۇ قۇتقۇزۇپ دېگەندەك مىشەگە خەتەرلىك يەردىن لېكىن مەن شۇنچىلىك ھېلىقى ئاشۇ لاگېردىن چىققان ئادەم تۇرۇپ، مېنىڭمۇ ھازىر ئىككى يىل بولدى مانا، راست پۈتمىدى، ئۈچ يىل بولاي دېدى. ماڭا ئوخشاش ئۇنداق ئۇيغۇرلار شۇنداق جىق كۆپ بۇ يەردە، ھەتتا ئون يىل بولۇپ، ئون يىلدىن ئېشىپ پۈتمەيۋاتقانلار. بولۇپمۇ بىزدەك مۇشۇنداق قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغان بىر مىللەت ئۈچۈن راست ئامېرىكا چوقۇم بۇنداق بىر قانۇننى ماقۇللىشىنى ئۈمىد قىلىمەن، قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن. چۈنكى مەن قازاقىستاندا، تۈركىيەلەردە تۇرۇپ كەلدىم، قازاقىستاندا جىق ۋاقىت تۇردۇم، ھەر كۈنۈم ئەندىشە، قايتا رۇيتېد دېگەن نەرسە چۈ كاللىمىزدا. شۇنىڭغا ئوخشاش ھەر بىر ئۇيغۇر مۇشۇ ئەندىشىدە ياشاۋاتىمىز مانا ھەتتا ئۇنىكى مۇشۇ يېقىندا مېكسىكىدىن بىر يەرلەردىن كەلگەن ئۇيغۇرلار بىلەن مەن سۆزلەشتىم ئۇ بىچارىلەرنىڭ ھەتتا بىر تىيىن پۇلى يوق كېلىپ مۇشۇ يەردە قىينچىلىقتا يا ئادۋوكات ئالغۇدەك پۇلىمۇ يوق مانا ئاشۇ نەرسىلەرنىمۇ مەسىلەن كېلىپ بولغۇچە ئىگە چىقىپ بۇلار بىر ھەقىقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغان بىر بىر مىللەت بىز ئۇيغۇر ھازىر بىزنىڭ بېشىمىزدىكى كۈن دېگەن بەك ئېغىر ئامېرىكا بىلىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇنداقلارغىمۇ بىر ئىگە چىقىپ كېلىپ بولغۇچە ئىشلىرىنى ھەل قىلىپ بېرىدىغان بىر ئورۇنلارنى ئورۇنلاشتۇرۇپ قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن ئامېرىكىدا ئىككىنچى دەرىجىلىك پاناھلىققا ئېرىشكۈچىلەر ئالاھىدە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمىگە ئېرىشىدىغانلار بولۇپ تەلەپ بويىچە ئۇلارنى ئامېرىكىدا يېڭىدىن ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە پاناھلىق رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىش كېرەك ئىكەن بۇ قانۇن لايىھەسىدە يەنە ئامېرىكىدىن باشقا دۆلەتلەرگە قېچىپ كەلگەن ئۇيغۇرلارنى قوغداش تەلەپ قىلىنغان بولۇپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خىتاينىڭ بېسىمىغا ئۇچرىغان دۆلەتلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇيغۇرلارنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرمەسلىككە چاقىرىدىكەن تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن خانىم ھازىر چەت ئەلدىمۇ خاتىرجەم بولالماي ئامېرىكىغا كېلىشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ چوڭ رول ئوينايدىغانلىقىنى ئۇنىڭ ماقۇللىنىپ رەسمىي قانۇنغا ئايلىنىشى ۋە ئىجرا قىلىنىشىنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى بولۇپ بولۇپمۇ بىزدەك لاگېر شاھىتلىرى ئويلاپ قالىمىز ئىكەن تېخى ھېچقانداق ۋەتەندىن بىر ئادەم قۇتۇلۇپ چىققىنى يوق ھېچقانداق خىتاي يەنە تەپ تارتماي قىلغىنىنى قىلىۋاتىدۇ يەنە قىرغىنچىلىق داۋاملىشىۋاتىدۇ مەن ئۆزەمنىكىنى ئويلىمايمەن باشقا دۆلەتلەردە تۇرۇۋاتقان قانچىلىك خەتەردە قېلىۋاتىدۇ نۇرغۇن ئادەملەر خەۋەرلىشىدۇ ماڭىچۇ ئەكەلسەڭلار ئامېرىكىغا مۇشۇنداق خەتەردە دەپ تۈركىيەدە ھازىر ھېچقانداق قەغىزى يوق

قانۇننىڭ ماقۇللىنىشى بىز ئۈچۈن راست بەكلا پايدىلىق ھەم لېكىن پەقەت بۇنى قانۇن قىلىپ قويماي بۇنى ئىجرا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن مەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ.
دۇنيا كىنو ساھەسىدىكى ستۇدېنتلارنىڭ يارقىن فىلىم فېستىۋالى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىن يىگىرمە بەشىنچى كۈنىگىچە نيۇ يوركتا ئۆتكۈزۈلمەكچى ئىكەن بۇ كىنو فىلىم بايرىمىغا بۇ يىل رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسى بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرلار جازا لاگېرلىرىغا قامالغان ناملىق قىسقا زىيارەت فىلىمى ئەڭ نادىر فىلىملەر قاتارىدا كۆرسىتىلىشكە تاللانغان بۇ كىنو فىلىم فېستىۋالىغا ھەر يىلى بىر يۈز يىگىرمە دۆلەتتىن كەلگەن فىلىم ساھەسىدىكى ئىقتىدارلىق ۋە كۆزگە كۆرۈنۈۋاتقان ئون مىڭدىن ئارتۇق كەسپىي فىلىم ئىشلىگۈچىلەرنىڭ كىنو ۋە ھۆججەتلىك فىلىملىرى قاتناشتۇرۇلىدىكەن مەزكۇر فىلىمنى ئىشلىگۈچى مۇستەقىل سىنارىست يوركسېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئەسما گۈن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسىنىڭ كىنو فىلىم ساھەسىدىكىلەرنى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ يەنىمۇ كۆپ ھېكايىلىرىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشقا قىزىقتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. گۈلچېھرە بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش دېگەندەك مەخسۇس سىياسەت ۋە سۈنئىي تەشۋىقات پروگراملىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ، دەپ تەنقىد قىلىنىۋاتقاندا خەلقئارادىكى مۇستەقىل كەسپىي فىلىم ئىشلىگۈچىلەر تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي ھېكايىلىرى ئاڭلىتىلغان ھۆججەتلىك ۋە ھېكايە فىلىملەرمۇ مەيدانغا كەلمەكتە. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىن يىگىرمە بەشىنچى كۈنىگىچە نيۇ يوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان خەلقئارالىق ئوقۇغۇچىلار يارقىن فىلىملەر فېستىۋالىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي ھېكايىسىنى ئاڭلىتىش پۇرسىتى يارىتىلغان.

ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تۇنجى ھۆججەتلىك فىلىم ھېسابلىنىدۇ. مەزكۇر فىلىمنى ئىشلىگۈچى، بىريۇسسېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ۋە ئاكتىپ كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى ئەسما گۈن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىسىنى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە ئاڭلىتىش پۇرسەتلىرى يارىتىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، مۇنداق دېدى. بۇ فىلىم فېستىۋالىنىڭ دىرېكتورى بىر قانچە كۈن ئىلگىرى رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسىنىڭ فىلىم فېستىۋالىغا تاللىنىپ قالماي يەنە فېستىۋال ئېكرانىدا كۆرسىتىلىدىغان نادىر فىلىملار قاتارىغا كىرگەنلىكىنى بىۋاسىتە خەۋەر قىلدى بۇ نۆۋەت بۇ فېستىۋالغا ئون سەككىز مىڭدىن ئارتۇق فىلىم ئىشلىگۈچى قاتنىشىدۇ دېمەك، ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىسىنى فېستىۋالغا قاتناشقانلارنىڭ ھەممىسى كۆرىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسى ناملىق فىلىم يەتتە مىنۇتلۇق قىسقا ھۆججەتلىك فىلىم بولۇپ، ئەسما گۈن فىلىمنى ئىككى يىل ئاۋۋال سۈرەتكە ئېلىپ كىرىشتۈرۈش جەريانىدا جەمئىي ئالتە ئاي ۋاقىت سەرپ قىلغان ئىكەن. بۇ فىلىمدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى مىسىردىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەجبۇرىي خىتايغا قايتۇرۇلۇش ۋەقەسى جەريانىدا مىسىردا ئوقۇۋاتقان ئىككى بالىسىنى ئېلىپ بېلگىيەگە قېچىپ كەلگەن مۇساپىر ئۇيغۇر ئايال رەيھانگۈل توختى خانىمنىڭ تەقدىر قىسمەتلىرى ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئانىسى ۋە قېرىنداشلىرىنىڭ بىگۇناھ ھالدا لاگېرلارغا قامالغانلىقى يورۇتۇلغان.
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاقسۇ شەھىرىدىن، مىللىتىم ئۇيغۇر. بېلگىيەدە، يەنى ئىككىنچى يەنە بىر دۆلەتتە يېڭىدىن مۇساپىرلىق ھاياتىنى باشلىغان رەيھانگۈلنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان ئالتە يىلدىن بۇيان ۋەتىنىدىكى ئائىلىسىدىن خەۋەرسىز قالغانلىقى ۋە ئۇنىڭ خىتاينىڭ زۇلۇملىرىغا قارشى جاسارەتلىك ھالدا نارازىلىق پائالىيەتلىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقى تونۇشتۇرۇلغان. بىزنىڭ زېمىن ئىگىلىرى بولغانلىقىمىز. ھەممىمىزنىڭ ئۈمىدىمىز زور، چۈنكى ۋەتەن بىزنىڭ، خىتاي تارىپ سامان قايتۇرىمىز ۋەتەننى. بىريۇسسېلدىن تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئەسما گۈن، رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلىتىشنىڭ نېمە ئۈچۈن مۇھىملىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بېلگىيەدە ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئانچە كۆپ ئاڭلىمايمىز. شۇڭا فىلىم ئىشلەش كەسپىنى ئۆگىنىشكە باشلىغاندىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلىتىش تەقەززاسىدا بوپ كەلگەن ئىدىم. بۇ ھەقتە بىر ئۆزبېك دوستۇمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن دەسلەپ بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىن مەسلىھەت سورىدىم. ئۇلار ماڭا رەيھانگۈلنى تونۇشتۇردى. رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر بىز ئاڭلىغان باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىلىرىدىن پەرقلىق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. رەيھانگۈل ئۇيغۇر دىيارىدىن بىۋاسىتە ياۋروپاغا كەلگەن ئەمەس. بەلكى ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا ماسلىشىپ، يۈزلىگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى خىتايغا مەجبۇرىي قايتۇرۇپ بەرگەن مىسىردەك بىر مۇسۇلمان دۆلىتىدىن قېچىپ كېلىشكە مەجبۇر بولغان. ئۇنىڭ قىسمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ يالغۇز ئۇيغۇر ئېلىدىلا ئەمەس، بەلكى خىتاينىڭ تەسىرى ئېغىر، سىياسىي جەھەتتە ئاجىز دۆلەتلەردىمۇ ئوخشاشلا زۇلۇمغا ۋە تەھدىتكە ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلاپ كۆرسىتىپ بېرىدۇ مىسىرنىڭ خىتايغا مايىل بولۇپ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى قايتۇرۇپ بېرىشى ئەسلىدە چوڭ بىر شەرمەندىلىك ئىش ئۇ يەنە سۆزىنى مۇنداق داۋام قىلدى.
رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسى مېنى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى بىلەن تونۇشۇشقا باشلاپ كىردى دېسەم بولىدۇ. مەن بېلگىيەدىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ ئىشتىراك قىلىشقا باشلىدىم. نامايىشلارغا قاتنىشىپ كېلىۋاتىمەن. ئۇيغۇرلارنى قوللاش توغرىلىق نۇتۇق سۆزلىدىم ۋە ئاساسلىق پائالىيەتلىرىم ياۋروپا بازىرىدا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان خىتايدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك قوشۇلغان مودا كىيىم ۋە بۇيۇملارنى بايقۇت قىلىشقا مەركەزلەشكەن. ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنى يەنىمۇ تەسىر قوزغىدەك ۋاسىتىلەر ئارقىلىق تېخىمۇ كەڭ ئاڭلىتىشىمىز زۆرۈر.
ئەسماگۈل يەنە ئۇيغۇرلار ھەققىدە فىلىم ئىشلەشنىڭ رىقابەتلىك بولسىمۇ ئىنتايىن زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
خىتاينىڭ قۇدرىتىنى يەنە ئون، ئون بەش يىل ساقلاپ ھېس قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. بىز ئۇنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يېپىش ئۈچۈن قوللىنىۋاتقان ۋاسىتىلىرىدىنلا ئۇنىڭ ئۇچىنى كۆرە، ئۇنىڭ كۈچىنى كۆرەلەيمىز. مەن ئۇيغۇرلارنىڭ تۆلەۋاتقان بەدەللىرىنى دۇنيانىڭ كۆرۈشىنى، ياۋروپا ئامېرىكىدا تۇرۇپمۇ خىتاينىڭ كىيىم كېچەك ئېلېكترونلۇق زاپچاسلىرىنى سېتىۋېلىش دېگەندەك كۈندىلىك لازىمەتلىكلەرنى سېتىۋېلىشنىڭ ئۆزىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئەپبېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋاسىتىلىك قوللىغانلىق بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن فىلىم ساھەسىنىڭ خىتاينىڭ ئېغىر تەسىرىگە ئۇچراۋاتقانلىقى بىر ئەمەلىيەت كىنو فىلىم ساھەسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنىڭ ئۆچۈرۈلگەنلىكى دەل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ساھەدىكى كونتروللۇقىنىڭ نەتىجىسى چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي ھېكايىلىرىنىڭ دۇنياغا ئاڭلىنىشىنى چەكلەپ كەلمەكتە گەرچە بۇ ساھەدە ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلىتىش زور رىقابەتلەرگە دۇچ كەلسىمۇ ئەمما رەيھانگۈلنىڭ ھېكايىسى بۇ فىلىم فېستىۋالدا كۆرسىتىلگەندىن كېيىن بۇنىڭ دۇنيادىكى تېخىمۇ كۆپ مەتبۇئاتلار ۋە فىلىم ساھەسىدىكىلەرنى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىنى يورۇتۇشقا قىزىقتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن We can reach out to some independent places that want to screen or make these. بىز يەنە مەزكۇر فىلىمدىكى باش قەھرىمان، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ بېلگىيەدە پاناھلانغان رەيھانگۈل توختىنى تېلېفون ئارقىلىق زىيارەت قىلدۇق. بۇ فىلىمنى ئۆزىڭىز ياخشى كۆردىڭىزمۇ؟
ئۆزۈم ياخشى كۆردۈم، شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىلا ئانچە ئەسما ئەۋەتىپ قويۇپتىكەن. داۋا ئىشلىرىمىزمۇ خېلى قارىلىشىدىچۇ بۇ قىز. دەپ بىزنىڭ ئائىلىدە ئەمدى سىياسىي دەيدۇ مەيلى قانداقلا بىرى بولمىسۇن ھېلىقى بىر خىتاينىڭكى قانۇنىغا خىلاپ بىر جىنايى ئىشلارغا چېتىلىپ قالغان ھېچقانداق بىر ئادەم يوق ھېلىقىدە. ئاپامنى غۇلجىدا تۈرمىدە دېدى. ئىنىم تۈگەپ كەتتى ئەينى. پۈتۈن ئانىلىرىمىز، ئاچا سىڭىللىرىمىز، ئاكا ئىنىلىرىمىز. ئىنسان ھەممىسى گۇناھسىز ئۇلارنى ھېچقايسى ئاياپ قويمىدى خىتاي. شۇڭا بىزنىڭ ھەم ئىسسىق جېنىمىزدىن بۆلەك ھەممە نېمە نەرسىمىزنى ئالدىغۇ خىتاي بىزدىن. مىسىردەك نۇرغۇن ئائىلە خىتاينىڭ خىتاينىڭكى خىتاينىڭ پۇلىسىغا بېقىنىپ قالغان نۇرغۇن دۆلەتلەر ئەمدى بىزنى ساتقان بولدى ھەي قايتىدىن. يەنە بىر قورقۇپ چەت ئەلدە تۇرۇپ قورقۇپ خىتايدىن ئەنسىرەپ ياشىساق ئۆزىمىزنىڭ ئادەملىك ئۆزىمىزنىڭ بىر غۇرۇر ۋىجدان نېمىمىزگىمۇ يۈز كېلەلمەيمىز دەپ ئويلايمەن ئەمدى.
بېلگىيەدە تۇغۇلغان تۈرك قىزى ئەسما گۈن بريۇسسېل ئۇنىۋېرسىتېتى پەلسەپە بۆلۈمى ستيۇدېنتى بولۇپ، ئۇ يەنە قوشۇمچە سېنارىيە ۋە فىلىم ئىشلەش كەسپىدىمۇ دەرسلەرنى ئالماقتا ئىكەن. ئۇ يەنە يېقىنقى يىللاردا بېلگىيەدىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئەزاسى سۈپىتىدە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ئۆتكۈزگەن نامايىش ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتلىرىنىڭ ئاكتىپ قاتناشقۇچىسىدۇر. ئەسما گۈن ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان قۇللۇق ئەمگىكى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى سەنئەتلىك، ھەمدە ئىنتايىن ئىجادىي شەكىللەردە ئاڭلىتىشتا يېڭىلىق يارىتىپ كېلىۋاتقان ياش ئاكتىپ سانىلىدۇ. ئۇ ئىلگىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بىرىنچى يانۋار ئۆزگىچە شەكىلدە داڭلىق ماركىلارنىڭ ژۇرنال مۇقاۋىسى سۈرەتلىرىگە تەقلىد قىلىپ تارتىلغان سۈرەتلەرنى ئېلان قىلىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگىگە باغلانغان دۇنياۋى ماركىلارغا قارشى، ئۆزگىچە ئۇسلۇبتىكى نامايىشى ئارقىلىق مەتبۇئات ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بەلگىلىك دىققەت قوزغىغانىدى. ئەسما گۈن زىيارىتىمىز ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ بىر تۈرك بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇيغۇرلار بىلەن چوڭقۇر باغلىنىشى بارلىقىنى ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىشنى ئۆزىنىڭ ئىنسانىي بۇرچى دەپ بىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېدى. مەن بېلگىيەدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولدۇم، ئەمما تۈرك قىزىمەن. خەلقلەر باشتىن كەچۈرۈۋاتقان زۇلۇملارنىڭ ھەممىسىنى رەزىل ھۆكۈمەتلەرنىڭ سىياسىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان. گەرچە تۈرك خەلقى خۇددى ماڭا ئوخشاشلا ئۇيغۇرلارغا چوڭقۇر ھېسداشلىق قىلسىمۇ، ئەمما چوڭ ياردەمدە بولالماي كەلمەكتە. مەن ئۇيغۇرلارنىڭ شۇنى بىلىشىنى ئارزۇ قىلىمەنكى، ئۇيغۇرلار ھەمىشە تۈركلەرنىڭ يۈرىكىدە. مەن كىنو سېنارىستلىقىنى ئۆگىنىۋاتىمەن.

ھەمدە فىلىم ئىشلىگۈچىلەر ۋە سەنئەتكارلارنىڭ ئۆزلىرى ئىشلىگەن ھېكايە ۋە چۈشەنچىلىرىنى پودكاست ئارقىلىق تاماشىبىن ۋە ئاڭلىغۇچىلار بىلەن ئورتاقلىشىشى ئۈچۈنمۇ سەھنە ھازىرلاپ بېرىدىكەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلدىكى بېيجىڭ تيەنئەنمېن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى، نۆۋەتتە تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان ئۆركەش دۆلەت ئەپەندى ئالدىنقى ھەپتە ئۇكرائىنادا زىيارەتتە بولغان ئۇ ئۇكرائىنادا كۆرگەن ھېس قىلغانلىرى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ ئۇكرائىنا خەلقىنىڭ ۋەتىنىنى قوغداش يولىدىكى تىز پۈكمەس روھى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆرنەك ئېلىشىغا ئەرزىيدۇ دېدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرئىماننىڭ ئۆركەش دۆلەت ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن بۇ ھەقتىكى مەخسۇس سۆھبىتىگە دىققەت بەرگەيسىلەر. تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى ئۆركەش دۆلەت ئەپەندى تەيۋەن كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىغا ۋاكالىتەن يىگىرمە توققۇزىنچى مايدىن تۆتىنچى ئىيۇنغىچە ئۇرۇش ئوتى تېخى تىنجىمىغان ئۇكرائىنادا زىيارەتتە بولغان ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇكرائىنانىڭ ھەر تەرەپلىرىدە ھەر كۈنى دېگۈدەك مىلتىق ئېتىلغان ۋە بومبا پارتلىغان ئاۋازلار ئاڭلىنىپ تۇرىدىكەن ھەتتا ئۇ ئۇكرائىنا پايتەختى كىيېۋغا يېتىپ كەلگەن كۈنى ئۆزى ئورۇنلاشقان مېھمانخانىغا ئانچە ئۇزاق بولمىغان جايغا روسىيە ئارمىيەسى ئاتقان بىر بومبا چۈشكەن ئۇ ئۇرۇش ئوتى قاپلىغان ئۇكرائىنادا ئۆتكۈزگەن بىر ھەپتە جەريانىدا ئۇكرائىنا خەلقىنىڭ ئۇرۇشقا تۇتقان پوزىتسىيەسى ھەققىدە چوڭقۇر ئويلانغان ئۇ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىز جەريانىدا مۇنداق دېدى ئۇكرائىنا خەلقى ئۇرۇش باشلانغان كۈندىن تارتىپ قېچىشنى ئەمەس بەلكى تاجاۋۇزچىلارغا قارشى ئۇرۇش قىلىشنى تاللاشتەك قەھرىمانلىق جاسارىتىنى كۆرسەتكەن شۇڭا پۈتۈن دۇنيا ئۇكرائىنانى قوللىدى ياردەم قىلدى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ئەلۋەتتە ئۇكرائىنالىقلارغا ئوخشىمايدۇ شۇنداقتىمۇ ئەگەر ئۇيغۇرلار قىرغىنچىلىققا ۋە باستۇرۇشقا باش ئەگمەسلىكتەك جاسارىتىنى كۆرسىتەلەيدىغان بولسىلا مەن دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن ھەر تۈرلۈك ياردەمنىڭ كېلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن روسىيە ئارمىيەسى ئۆتكەن يىلى يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال كۈنى ئۇكرائىناغا زور كۆلەملىك ھەربىي تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى قوزغىغانىدى

بۇ بىزنىڭ ئۆزگەرمەس مەيدانىمىز دېگەن ئىدى ئۇكرائىنادا ئۆركەش ئەپەندى زىيارەتتە بولۇۋاتقان مەزگىلدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى تۆۋەندە ئۇنىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىغا قۇلاق سالغايسىلەر ئۆركەش ئەپەندى سىز كىيېۋغا چۈشكەن كۈنىڭىز سىز تۇرغان يەرگە يېقىنلا بىر يەرگە روسىيەنىڭ بومبىسىنىڭ چۈشكەنلىكىنى تىلغا ئالغانتىڭىز ئاشۇ چاغدا سىز نېمىلەرنى ھېس قىلدىڭىز
مەن ئۇنى مېنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن ئاتقان ھۆرمەت توپى دەپ قوبۇل قىلدىم. مەن ئۇرۇش مەيدانىغا بىلىپ تۇرۇپ كەلدىم. ئۇرۇش مەيدانىغا كەلگەندە ئۇرۇشقا كەلدىڭىز دېگەن گەپ. ئەلۋەتتە، بۇنداق ئىشلار بولۇپ تۇرىدۇ.
ئۇرۇش مەيدانى بولغان ئۇكرائىنادا تۇرۇپ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر خەلقىگە نېمىلەرنى دېگۈڭىز بار؟
ھازىر ئۇيغۇرلارغا نۇتۇق سۆزلەيدىغان ۋاقىت ئەمەس. شۇنداقتىمۇ بۇ يەردە مۇنۇ بىر نۇقتىنى تەكىتلەپ قويۇش كېرەك، ئۇرۇش باشلانغان ۋاقىتتا ھەممەيلەن ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى زېلېنسكىنى باشقا بىر دۆلەتكە قېچىپ كېتىپ سۈرگۈن ھۆكۈمەت قۇرۇپ كۈرەشنى داۋام قىلدۇرۇشقا تەكلىپ بەرگەن. بىرلا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى چىڭ تۇرۇڭلار، ياردەم ئەۋەتىمىز دېگەن. مېنىڭچە ئۇيغۇرلارمۇ مۇشۇ پەيتتە چوقۇم بىر يەردىن ياردەمنىڭ كېلىدىغانلىقىغا ئىشىنىشى كېرەك. ئەلۋەتتە، بىز ئالدى بىلەن ئۆزىمىز ئۈچۈن ئۆزىمىز كۈرەش قىلىشىمىز كېرەك. ئۇكرائىنا خەلقىگە ئوخشاش كۆرسەتكەن غەيرىتىمىز ئارقىلىق باشقىلارنىڭ ھۆرمىتىنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. ئۇلار تىز پۈكمەس روھ، قايتماس جاسارىتى بىلەن پۈتۈن دۇنيانىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشتى. بىز، ئەلۋەتتە، يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولانغان ئۇيغۇرلاردىن بۇ خىل كۈرەشنى كۈتەلمەيمىز. لېكىن، شۇنىڭغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەككى، روسىيە باستۇرۇپ كىرگەندە، باشقا بىرەر دۆلەتنىڭ ياردەم قىلىش-قىلماسلىقىمۇ ئېنىق بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا، ئۇكرائىنالىقلار روسىيەگە قارشى ئۇرۇشنى تاللىدى. شۇڭا بىزمۇ قىلىۋاتقان كۈرىشىمىزگە ئىشىنىشىمىز كېرەك. يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردەك ئۇچۇرلار كەڭ تارقىلالايدىغان بىر دەۋردە يۈز بېرىۋاتقان ئىشلاردىن دەرس چىقىرىش كېرەك. بولۇپمۇ غەرب دۆلەتلىرى تيەنئەنمېن ۋەقەسىدىن دەرس ئېلىشى كېرەك. تيەنئەنمېن نامايىشىغا قاتناشقان ئوقۇغۇچىلار ئوتتۇز نەچچە يىلدىن بېرى ياردەم ساقلىدۇق. مەن ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن غەربنىڭ ياردىمىنى ئۇنچىلىك ئۇزۇن ساقلىشنىڭ ھاجىتى يوقلۇقىغا ئىشىنىمەن. سىز ئۇكرائىنا تىنچ مەزگىللەردە يەنى ئۇرۇش يۈز بېرىشتىن بۇرۇن بېرىپ باققانمىدىڭىز بۇ مېنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇكرائىناغا كېلىشىم لېكىن مەن باشقا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى تەسىرىدىكى كوممۇنىست دۆلەتلەرگە بېرىپ باققان لېكىن شۇنى دېيەلەيمەنكى ئۇرۇشتىكى ئۇكرائىنا كۈللىرىدىن قايتا تۇغۇلغان ئەنقاغا ئوخشايدۇ

ئۇ كىشىلەردە ساقايماس يارىلارنى قالدۇرىدۇ. رۇسىيەدەك بىر تاشقى كۈچنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشى ئۇكرائىنالىقلاردا تىنچلىققا ۋە سەمىمىي ياردەمگە بولغان مىننەتدارلىق تۇيغۇسىنى كۈچەيتكەن. مېنىڭ ھېس قىلغىنىم شۇكى، ئۇرۇش ئۇكرائىنالىقلارنى تېخىمۇ جاسارەتلىك قىلغان. مېنىڭ ئۇكرائىنالىق دوستلىرىممۇ ماڭا ئوخشاش پىكىردە ئىكەن.
سىز ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا قانداق قارايسىز؟
يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە بۇنىڭغا ئوخشاش باستۇرۇشلار يۈز بەرمەسلىكى كېرەك. بولۇپمۇ ئۇكرائىنادەك ھېچبىر دۆلەتكە خەۋپ ئېلىپ كەلمىگەن دۆلەتكە پۇتىن ھاكىمىيىتىنىڭ يوق باھانىلەر بىلەن باستۇرۇپ كىرىشىدەك ئەخمىقانىلىقنى تېخىمۇ قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ. يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە روسىيە پۈتۈن دۇنياغا قارىتىپ تۇرۇپ، ئۇكرائىناغا باستۇرۇپ كىردى. يۇقىرى تېخنىكىلىق مۇشۇنداق بىر دەۋردە ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ئىززەت ھۆرمەت ئاياق ئاستى قىلىندى. بىز ئۇيغۇر خەلقى بۇنى ھەممىدىن ياخشى بىلىمىز. ئاخىرىدا قوشۇمچە قىلىپ قويىدىغان باشقا سۆزلىرىڭىز بارمۇ؟ ئۇرۇشنى ھېچكىم خالىمايدۇ، لېكىن ئۇرۇش يۈز بەرگەندە ئۇ كىشىلەرنىڭ روھىنى ۋە مەنىۋىيىتىنى تازىلايدۇ. ئۇكرائىنا خەلقىنىڭ قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ چىققانلىقىنى كۆرۈش ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى خۇشال قىلىدۇ.
زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن رەھمەت خىتاينىڭ خەلق تورىدا بېرىلگەن بىر خەۋەرگە قارىغاندا بۇ يىل ماي ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان سەكسەنگە يېقىن ئاتالمىش شىنجاڭلىق ئىشچى خىزمەتچى ۋە تىجارەتچى سودىگەرلەر ئۇيۇشتۇرۇلۇپ سابىق موڭغۇل تىبەت مەكتىۋىدە قۇرۇلغان جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى كۆرگەزمىخانىسىنى ئېكسكورسىيە قىلدۇرۇلغان بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرغان ۋە پىكىر بايان قىلغان چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر نۆۋەتتە بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرلارنىڭمۇ خىتاينىڭ مېڭە يۇيۇش ھەرىكىتىنىڭ ئوبيېكتى قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولسۇن يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىش بىلەن تەڭ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش شوئارى ئاستىدا ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى كۈچەيتىۋاتقان تەسىر دائىرىسىنى كېڭەيتىۋاتقان بولۇپ بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرلارمۇ بۇ ھەرىكەتنىڭ ئوبيېكتى قىلىنماقتا ئىكەن يېقىندا خىتاينىڭ خەلق تورىدا بېرىلگەن بىر خەۋەرگە قارىغاندا ماي ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرنى ئاساس قىلغان سەكسەنگە يېقىن ئاتالمىش شىنجاڭلىق ئىشچى خىزمەتچى ۋە تىجارەتچى سودىگەرلەر سابىق موڭغۇل تىبەت مەكتىۋىدە قۇرۇلغان جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى كۆرگەزمىسىنى ئېكسكورسىيە قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئۇلار بۇ كۆرگەزمىخانىدا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قېرىنداش، قەلبداش ئىكەنلىكى ۋە خىتاي ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتىنى ھېس قىلغانلىقى، شۇنداقلا بۇ جەھەتتىكى چۈشەنچىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئەللىكىنچى يىللاردىن باشلاپلا بېيجىڭدا مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى، مىللەتلەر نەشرىياتى، مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسى، مەركىزىي تەرجىمە ئىدارىسى قاتارلىق ئورگان ئىدارىلاردا بىر تۈركۈم ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئىشلەپ كەلگەن شۇنىڭدەك توقسىنىنچى يىللاردىن كېيىن ياۋروپا ئامېرىكا ياپونىيە قاتارلىق دۆلەتلەردە فىزىكا خىمىيە مېدىتسىنا پەنلىرى بويىچە ماستېر دوكتورلۇقتا ئوقۇغان بىر تۈركۈم ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلىرى ئاكادېمىك خادىملارمۇ بېيجىڭدىكى مۇھىم ئورۇنلاردا ئىشلەپ كەلمەكتە ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە باستۇرۇش ھەرىكىتىنى باشلىغاندىن كېيىن بېيجىڭ قاتارلىق ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن گۇمانلىق دەپ قارىغانلىرىنى تۇتۇپ ئېلىپ كەتكەن ئەھۋالدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان زەربە ئومۇميۈزلۈك باشلانغان بۇ يىللاردا بېيجىڭدا پۇل تاپقان سودا تىجارەتچىلەر ئەڭ ئېغىر زەربىگە ئۇچرىغان بەزى زىيالىيلار چەت ئەلگە كېتىشكە مەجبۇر بولغان قېلىپ قالغانلىرى شىنجاڭدىن كەلگەن خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ قەرەللىك سىياسىي ئۆگىنىشلىرىگە قاتناشقان ئامېرىكىدىكى خىتاي يازغۇچى خې ئەنچۈەن رادىئومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقات ئارقىلىق بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرلارغىمۇ خىتايغا قوشۇلۇش ئىدىيىسى سىڭدۈرۈۋاتقانلىقىنى ئەسلىدە بۇنىڭ بىر خىل ھۆكۈمرانلىق تاكتىكىسى ئىكەنلىكىنى ئىزاھلاپ مۇنداق دېدى
خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرلارنى جازا لاگېرى ئارقىلىق قايتا تەربىيەلەش بىلەن بىرگە، خىتاينىڭ سىياسىتىگە ماسلىشىپ ياشاۋاتقان بېيجىڭدىكى بىر قىسىم زىيالىي ۋە جەمئىيەتتە بەلگىلىك ئورنى بار ئۇيغۇرلارغا مەجبۇرىي ياكى باشقىچە ئۇسۇللاردا ئاتالمىش كۆرگەزمىخانىلارغا ئاپىرىش قاتارلىق شەكىللەردە مېڭە يۇيۇش ئېلىپ بارماقتا. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ پائالىيەتلىرىنى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا تەشۋىق قىلىپ، ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قاراتقان تەربىيەلەشنى كۈچەيتمەكتە. شۇڭا، مېنىڭچە بۇنى خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان يېڭى ئۇسلۇبتىكى ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۇسۇلى دېيىشكە بولىدۇ، چۈنكى خىتاي ئەزەلدىنلا تۈرلۈك ھىيلە نەيرەڭ ۋە ساختىلىقلىرى بىلەن ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ساقلاپ كەلگەن. يەنە بىر تەرەپتىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش كۆرگەزمە، مەدەنىيەت سارايلىرىنى زىيارەت قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئاز سانلىق مىللەتلەر سىياسىتىنىڭ غەلىبىسىنى كۆز كۆز قىلىۋاتقان بولۇشىمۇ مۇمكىن.
خې ئەنچۈەن ئەپەندى خىتاينىڭ بۇ يەردىكى كۆز بويامچىلىقلىرى ھەققىدە مۇنداق دېدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارى ۋە باشقا جايلاردا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغا بولغان كەمسىتىشنى ئۆزىنىڭ ھىيلە-نەيرەڭلىرى ۋە ساختىلىقلىرى ئارقىلىق يوشۇرماقتا. چۈنكى خىتاينىڭ مەيلى خىزمەتكە قوبۇل قىلىش، ياتاق، مېھمانخانىلاردا تىزىمغا ئالدۇرۇش ياكى چەت ئەلگە چىقىش قاتارلىق نۇرغۇن جەھەتلەردە ئۇيغۇرلارغا قويغان چەكلىمىسى ئوچۇق ئاشكارىدۇر. ئەمما خىتاي نۆۋەتتە بېيجىڭدىكى بىر قىسىم زىيالىي ۋە جەمئىيەت ۋە جەمئىيەتتە بەلگىلىك ئورنى بار ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش تەربىيەلەش،

رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ما جۈ ئەپەندى نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى بەرپا قىلىش ۋە مىللەتلەر ئارا يۇغۇرۇۋېتىش دېگەنلىرىنىڭ ماھىيەتتە مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى

ئىلاجسىزلىقتىن تەسلىم بولدى. بۇ كۆرگەزمىگە قاتناشقان سەكسەن نەپەر شىنجاڭلىق دەل شۇنداق كىشىلەردۇر. يەنى ئۇلار ئۆزىنىڭ ئېتىقادى، مەدەنىيىتى، ئۆرپ-ئادىتىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇر بولغانلار ھەمدە خىتاينىڭ مىللىي سىياسىتىنى مەدھىيەلەپ بېرىۋاتقانلاردۇر.
خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى كۆرگەزمىخانىسىدا يەنە جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ ئىلغار مەدەنىيىتىنى كۆرسىتىش زالى تەسىس قىلىنغان. خىتاي ھۆكۈمىتى دەۋاتقان جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ ئىلغار مەدەنىيىتى ئەمەلىيەتتە خىتاي مەدەنىيىتى بولۇپ، يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىش ھەرىكىتىنى قوزغاپ، خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۇنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە ئەنقەرەدىكى ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە خىتاي چۈشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن خىتايدىن باشقا مىللەتلەرنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئىچىدە ئېرىتىپ يوق قىلىش ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى خىتاي مۇشۇ يېڭى يىپەك يولى ستراتېگىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان رايونىنىڭكى مۇقىملىقىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن بۇنى ھەم دىن جەھەتتىن تىل جەھەتتىن ئۆرپ ئادەت جەھەتتىن بولۇپمۇ مۇشۇ كىملىك جەھەتتىن يەنى ئۇيغۇر كىملىكىنى يوقىتىپ تۇرۇپ بۇنى خىتاي كىملىككە باغلاپ تۇرۇپ سىياسىي خەۋپسىزلىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. تارىختىن بېرى كەلگەن بىر سىياسىتى بار خىتاينىڭكى سىياسىي ئەنئەنىسىندە. يەنى باشقا مىللەتنىڭ يا خىتاي بولسا يا يوقىلىسا دېگەندەك شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچىدە بولسۇن، خىتاي بويىنچە بولسۇن ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرغاندەك چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىمۇ تەشكىل قىلىپ، شەرقىي تۈركىستانغا ئاپىرىپ ئېكسكورسىيە قىلغۇزۇپ، يەنىلا مۇشۇ جۇڭخۇا مىللىتى بىرلىكىنى قۇرۇش ئۈچۈن تەربىيەلەۋاتىدۇ. يەنى يىغىپ كەلگەن چاغدا ئۇيغۇرلارغا قارىتا بىر يوقىتىش سىياسىتىنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى كۆرگەزمىخانىسى بۇ يىل مارت ئېيىدا دۆلەت مەدەنىيەت ئىشلىرى كومىتېتى ۋە بېيجىڭ شەھەرلىك ھۆكۈمەت مەدەنىيەت مىراسلىرىنى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ بىرلىكتە قوللىشى بىلەن قۇرۇلغان ئىكەن بۇ كۆرگەزمىخانا ئالتە يۈز يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە موڭغۇل ۋە تىبەت مەكتىۋىنىڭ ئىچىگە قۇرۇلغان بولۇپ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىن كەلگەن مېھمانلار ساياھەتچىلەر ئۈچۈن ئېچىۋېتىلگەن ئىكەن جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى كۆرگەزمىخانىسى مۇزېي تۈسىنى ئالغان بولۇپ، جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق ئېڭىنى ئاساس قىلىپ، خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇزۇن يىللىق خىزمەت تارىخى ۋە مىللىي مەدەنىيەت تۈرلىرى بويىچە تەشۋىقات ئېلىپ بېرىلىدىكەن. خەلق تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ كۆرگەزمىخانىنى زىيارەت قىلغان ئۇيغۇرلار بۇ يەرگە بىر قانچە قېتىم كەلگەن. ۋە خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدا بۈگۈنكىدەك كۈنگە ئېرىشكەنلىكىنى بايان قىلىشقان يېقىندىن بۇيان تەڭرىتاغ تورى شىنخۇا تورى قاتارلىقلار چىقارغان بىر قىسىم خەۋەرلەردە خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا قىزىل ساياھەت نۇقتىلىرى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى مۇزېيى دېگەندەك تەشۋىقات نۇقتىلىرىنى تەسىس قىلىپ شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس قىسمى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭى دېگەنلەرنى كىشىلەر ئېڭىغا سىڭدۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى مەلۇمدۇر. ماجۈ ئەپەندى خىتاينىڭ پەقەت تەشۋىقات ئۈچۈنلا ئۇيغۇرلاردىن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى، ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارغا داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى، ئەمما خىتاينىڭ بۇ ئارقىلىق مەقسىتىگە يېتەلمەيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە خىتاي ئۆزىنىڭ تەشۋىقات ئېھتىياجى ئۈچۈنلا بۇ بىر قىسىم كىشىلەردىن پايدىلىنىۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان كەمسىتىشى، زۇلۇمى ۋە باستۇرۇشىنى ئاستىرتتىن داۋاملاشتۇرماقتا. مېنىڭچە خىتاي ئاز سانلىق مىللەتلەرگە، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى يۈرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇلارغا ماددىي مەدەنىيەت جەھەتتىن زىيانكەشلىك قىلىشنى توختىتىپ قويمايدۇ. پەقەت بۇنىڭدىن كېيىنكى سىياسىي تەدبىرلەردە جازا لاگېردىكىدەك ئۆلتۈرۈش، يوقىتىش دېگەندەك ۋەھشىي، رەھىمسىز ئۇسۇللارنى قوللانمايدۇ. ئەكسىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆرپ-ئادەت، مەدەنىيەت، تىل، تارىخ قاتارلىق بارلىق ماددىي مەدەنىيەت بايلىقلىرىنى، مىراسلىرىنى، يادىكارلىقلىرىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشقا، يوقىتىۋېتىشكە، ئاندىن بۇ تارىخنى قايتىدىن بۇرمىلاپ يېزىشقا ئۇرۇنىدۇ. ئەمما مەن كېسىپ ئېيتالايمەنكى، خىتاينىڭ بۇ مەقسەتكە يېتەلىشى مۇمكىن ئەمەس. چۈنكى ئىنسانىيەت تارىخىدا ھېچكىم بۇ شەكىلدە غەلىبە قازىنالمىغان. شۇڭا بۇنىڭدا غەلىبە قازىنىش ئېھتىمالى يوق. پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي قاتارلىق مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي بېسىمى ۋە ئېمبارگولىرىغا تاقابىل تۇرۇشنى مەقسەت قىلغان مەخسۇس بىر بەلگىلىمە ئېلان قىلغان بۇ بەلگىلىمە جازاغا قارشى قورال دەپ تەرىپلەنگەن مەزكۇر بەلگىلىمە بۇنىڭدىن كېيىن خىتاي قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي بېسىمىنى ۋاسىتە قىلىپ تۇرۇپ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىي ئىرادىسىگە توسالغۇ بولۇش قىلمىشلىرىنى چەكلەيدىكەن ئىگىلىنىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بۇ بەلگىلىمىسى خىتاينى خېلى بەكلا بىئارام قىلغان. تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىدۇ.
مەلۇم بولغىنىدەك، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى لىتۋا پارلامېنتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش بىلەن بىرگە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرىنى جىددىي تەكشۈرۈشنى تەشەببۇس قىلىپ، خىتاينىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىغان ئىدى. ئارقىدىنلا لىتۋا يەنە تەيۋەننىڭ لىتۋا پايتەختى ۋىلنيۇستا ۋاكالەتخانا قۇرۇشقا يول قويۇپ، خىتاينىڭ تېخىمۇ جېنىغا تەگكەن. نەتىجىدە، خىتاي ھاكىمىيىتى لىتۋاغا قارتا ئېغىر ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرى يۈرگۈزۈپ ئۆچىنى ئالغان. بۇنىڭ بىلەن ئىككى دۆلەتنىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلىرى بۇزۇلۇپ، شۇ يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئىككى تەرەپ ئۆز ئەلچىلىرىنى چېكىندۈرۈپ كەتكەن ئىدى. خىتاينىڭ لىتۋاغا يۈرگۈزگەن ئىقتىسادىي جازا تەدبىرى ئۆز ۋاقتىدا ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ غەزىپىنى قوزغىغان بولسىمۇ، ئەمما ياۋروپا ئىتتىپاقىدا سىرتتىن كەلگەن ئىقتىسادىي بېسىملارغا ياكى بىر تەرەپلىمە ئېمبارگولارغا قارشى قوللىنىدىغان بىرەر ئورتاق قانۇن ياكى كونكرېت جازا تەدبىرلىرى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينىڭ بۇ يولسىزلىقىغا قارتا نارازىلىق بىلدۈرۈش بىلەنلا چەكلىنىپ قالغان. ھەتتا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى سۆز قىلغان ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئەيىبلىگەن ياۋروپا پارلامېنتى ئەزالىرىغا، ياۋروپا تەۋەسىدىكى دىپلوماتلارغا، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىگە، تەتقىقات مەركەزلىرىگە قارتا يۈرگۈزگەن خىتاينىڭ ئېمبارگو جازالىرىغىمۇ ياۋروپا ئىتتىپاقى لايىقىدا جاۋاب قايتۇرالمىغان. ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ ئالتىنچى ئىيۇن ئېلان قىلغان ئۈچىنچى دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي بېسىملىرىنى چەكلەش ھەققىدە بىرلىككە كەلگەن سىياسىي قورال ناملىق خەۋەردە بايان قىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ياۋروپا ئىتتىپاقى ئاخىرى سىرتتىن كەلگەن ئىقتىسادىي بېسىم ياكى ئېمبارگولارغا ئورتاق تاقابىل تۇرىدىغان بىر بەلگىلىمىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان. كىشىلەر خىتاي كەبى مۇستەبىت كۈچلەرنىڭ ئىقتىسادىي بېسىم ئارقىلىق ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىي قارارلىرىغا تەسىر كۆرسىتىشكە، ئۆز مەيلىچە جازا يۈرگۈزۈشىگە تاقابىل تۇرۇشنى مەقسەت قىلغان بۇ بەلگىلىمىنى جازاغا قارشى قورال دەپ ئاتىغان. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جازاغا قارشى قورالىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بېسىلغان مۇھىم بىر ئىستراتېگىيەلىك قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. بۇ ناھايىتى مۇھىم ۋە ئىستراتېگىيەلىك ھەل قىلغۇچ ئەھمىيەتكە ئىگە چوڭ بىر قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇ سۆزىدە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ يىللاردىن بۇيان ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي كۈچىگە تايىنىپ، دۇنيا مىقياسىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنىڭ كۈن تەرتىپكە كېلىشىنى چەكلەش ۋە بەلكى بۇنداق بىر مەسىلىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى يوققا چىقىرىش يولىدا چامىنىڭ يېتىشىچە ھەرىكەت قىلىپ كەلگەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى.
خىتاي ھاكىمىيىتى ئەلمىساقتىن باشلاپ باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىقتىسادىي سودا ئالاقىلىرىدىن شەكىللەنگەن بۇ كۈچىنى ئىزچىل ھالدا ئۆزىنىڭكى سىياسىي غەرەزلىرىگە خىزمەت قىلدۇرۇپ كەلگەن، بولۇپمۇ بۇ ئۇيغۇر خەلقىگە يۈرگۈزگەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يالغانغا چىقىرىش ۋە ھەر قايسى دۆلەتلەر ۋە خەلقئارادىكى بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش ۋە چەكلەش يولىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان تىرىشچانلىقلارنى ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىتىش ۋە ئۇلارنىڭ ئالدىنى توساش يولىدا بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەسىر كۈچى ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىماقتا.
گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسىنىڭ يەتتىنچى ئىيۇن ئېلان قىلغان ياۋروپا ئىتتىپاقى سىرتتىن كەلگەن ئىقتىسادىي بېسىملارغا ياق دەيدىغان جازاغا قارشى قورالنى سەھنىگە ئېلىپ چىقتى ناملىق خەۋىرىدە ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي بېسىمىنى ۋاسىتە قىلىپ تۇرۇپ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىي ئىرادىسىگە توسالغۇ بولۇشىنى چەكلەش ئۈچۈن بۇندىن كېيىن سىرتتىن كەلگەن ئىقتىسادىي جازالارغا قارشى بۇ قورالنى تەتبىق قىلىدىكەن. خەۋەردە مۇنداق بايان قىلغان، ھەر قانداق دۆلەت مۇبادا ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىي قارارلىرىغا چات كېرىسە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدۇ. ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزالىرى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ۋەكىللىرى يېڭى بىر جازا قورالى ھەققىدە پىكىر بىرلىكى شەكىللەندۈردى. بۇنىڭدىن كېيىن، ئەگەر ئۈچىنچى بىر دۆلەت بىنورمال ئىقتىسادىي جازا ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىي قارارلىرىغا توسالغۇ بولۇشقا ئۇرۇنسا، ياۋروپا ئىتتىپاقى بۇ دۆلەتكە جازا خاراكتېرلىك تاموژنا بېجى قاتارلىق ۋاسىتىلار ئارقىلىق قارشى جازا يۈرگۈزىدۇ. ھالبۇكى، خىتاينىڭ زومىگەرلىكىگە تاقابىل تۇرۇش ئېھتىياجىدىن ۋۇجۇدقا چىققان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جازاغا قارشى قورالى خىتاينى خېلى بەكلا بىئارام قىلغان. خەۋەردە كۆرسىتىشىچە، يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى خىتاي باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە، مەزكۇر قورالنى ياكى ياۋروپا ئىتتىپاقىنى ئەيىبلەشنىڭ ئورنىغا ئامېرىكا ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ، قورالنى ياۋروپا چىقارسا، ئامېرىكىنى جازالاشنى تەشەببۇس قىلغان. ئۆزىنىڭ يىللاردىن بۇيان ئاجىز دۆلەتلەرگە يۈرگۈزۈپ كەلگەن ئىقتىسادىي زوراۋانلىقلىرىنى بولسا تاختا بېشىغا ئېلىپ قويغان. ۋاڭ ۋېنبىن مۇنداق دېگەن، خىتاي ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ھەر ئىككىسى ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي بېسىملىرىنىڭ قۇربانلىرىدۇر. ئامېرىكا ياۋروپا ئىتتىپاقى قاتارلىق دۆلەتلەرگە بېسىم ئىشلىتىپ، خىتايغا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئېكسپورت قىلىشنى چەكلىمەكتە. بۇ خىل تېخنىكىلىق زوراۋانلىق قىلمىشلىرى يېرىم ئۆتكۈزگۈچ كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا ئېغىر زەربە بېرىپ، يالغۇز خىتاينىڭلا ئەمەس، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭمۇ مەنپەئەتىگە زىيانكەشلىك قىلماقتا. ھەمدە كۆپ تەرەپلىك سودا پىرىنسىپلىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، خەلقئارا ئىقتىسادىي تەرتىپلەرگە ئېغىر دەرىجىدە زەربە بەرمەكتە. بىز ياۋروپا ئىتتىپاقىدىن ۋە خەلقئارا جەمئىيەتتىن ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي بېسىملىرىغا ئورتاق قارشى تۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. شىۋېتسىيەدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسى دىلشات رېشىتنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەگەر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بۇ قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلسا،

خىتاي كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارشى تۇرۇۋاتقان ئىنسانلارغىمۇ باشقىچە بىر جاسارەت ئاتا قىلىدۇ. خىتاي ئەمدى ئاخىرقى ئىككى ئۈچ يىل ئىچىدە ياۋروپادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ گېپىنى قىلغان بىر قىسىم دىپلوماتلارنى قارا تىزىملىككە ئالغان ئىدى. ئەگەر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جازاغا قارشى قورالى يولغا قويۇلسا، خىتاي ئەمدى قۇيرۇقىنى قىسىشقا مەجبۇر بولىدۇ. خەۋەرلەردە بايان قىلىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەزكۇر جازاغا قارشى قورالى قارشى دۆلەتنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا سالغان بىۋاسىتە مەبلەغلىرىنى چەكلەش، ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ئاممىۋى قۇرۇلۇشلارغا قاتقان ھەسسىلىرىنى بىكار قىلىش، مۇلازىمەت كەسىپلىرىدىكى مۇناسىۋەتلىك تىجارەتلىرىگە چەكلىمە يۈرگۈزۈش، ماللىرىنى چېگرا ھەم بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكۈزۈش، ياۋروپا ئىتتىپاقىغا كىرىدىغان تاۋارلىرىنى بايقۇت قىلىش قاتارلىق ۋاسىتىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىقتىسادىي ئىشلارغا مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى ۋالدىس بۇ ھەقتە توختالغاندا، جازاغا قارشى بۇ قورال بىزنىڭ قانۇنىي ھوقۇقىمىزنى مۇكەممەل قوغدىشىمىزغا ياردەم قىلىدۇ. ئەگەر مەزكۇر جازاغا قارشى قورال توغرىلىق ئاخىرقى پىكىر بىرلىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ۋۇجۇدقا چىقسا، بۇ ياۋروپا ئىتتىپاقى باسقان مۇھىم بىر تارىخىي قەدەم بولۇپ قالىدۇ، دېگەن. ئەمما مەزكۇر بەلگىلىمە بۇ يىل كۈزدە رەسمىي يولغا قويۇلۇشتىن ئىلگىرى ياۋروپا كېڭىشى ۋە پارلامېنتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى كېرەككەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي بېسىمىغا قارىتا جازاغا قارشى قورالنى ئېلان قىلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.